ບັນດາຊາວໜຸ່ມເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ລຽນແຖວຢູ່ບັນດາສູນລົງທະບຽນ ເພື່ອຮັບສະໝັກງານຄືແບບນີ້ ພາຍໃຕ້ໂຄງການທີ່ໃຫ້ໂອກາດແກ່ຊາວມາລາວີ ໄດ້ໄປເຮັດວຽກໃນຟາມໃນອິສຣາແອລ ພວກເຂົາເ ຈົ້າຫວັງວ່າຈະເຂົ້າຮ່ວມກັບຊາວມາລາວີອີກປະມານ 600 ຄົນ ທີ່ໄດ້ເດີນທາງໂດຍເຮືອບິນໄປອິສຣາແອລ ໂດຍຜ່ານໂຄງການກະສິກຳ ຊາວເມືອງບລານໄທເອີ ເມືອງໃຫຍ່ອັນດັບສອງຂອງປະເທດ ນາງ ຣູດ ຄານຈູນຈູລູ ອາຍຸ 23 ປີ ກຽມພ້ອມສຳລັບໂອກາດດັ່ງກ່າວ ນາງ ຣູດ ຄານຈູນຈູລູ ຊາວເມືອງບລານໄທເອີ ກ່າວເປັນພາສາອັງກິດວ່າ It's a lifetime opportunity. I wouldn't lose it because at some part of the country there is war. ມັນເປັນໂອກາດຕະຫຼອດຊີວິດ ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ຍອມສູນເສຍມັນ ຍ້ອນວ່າບາງສ່ວນຂອງປະເທດມີສົງຄາມ ເນື່ອງຈາກວ່າກອງໜູນຂອງອິສຣາແອລໄດ້ຖືກເອີ້ນໂຕໃຫ້ເຂົ້າປະຈຳກ ານທາງທະຫານ ນັບຕັ້ງແຕ່ສົງຄາມກັບກຸ່ມຮາມາສໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນເດືອນຕຸລາ ມາລາວີຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນປະເທດດຽວທີ່ອິສຣາແອລໄດ້ເຮັດຂໍ້ຕົກລົງແລກປ່ຽນແຮງງານນຳ ເພື່ອອັດຊ່ອງວ່າງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຟ າມ ປະເທດເຄນຢາໄດ້ປະກາດວ່າ ຕົນກຳລັງຈະສົ່ງແຮງງານທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຟາມ 1,500 ຄົນໃນເດືອນທັນວາ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອິສຣາແອລກ່າວວ່າ ການຮັບສະໝັກແຮງງານແມ່ນກຳລັງດຳເນີນຢູ່ໃນອູການດາ ແລະ ແທນຊາເນຍ ແຕ່ໂຄງການແລກປ່ຽນແຮງງານໃນປະເທດມາລາວີ ກໍບໍ່ໄດ້ປາສະຈາກການວິພາກວິຈານແຕ່ຢ່າງໃດ ອົງການປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດມາລາວີ ຫຼື HRDC ກ່າວຫາລັດຖະບານວ່າ ຮັກສາຂໍ້ຕົກລົງດັ່ ງກ່າວໃຫ້ເປັນຄວາມລັບ ທ່ານ ໄມເກີລ ກາຢັດຊາ ຮອງປະທານຂອງກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິກ່າວວ່າ ພວກເຂົາຕ້ອງການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຕໍ່ຄົນງານຕ່າງປະເທດໃນຟາມຂອງອິສຣາແອລ ທ່າ ນ ໄມເກີລ ກາຢັດຊາ ຈາກອົງການປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດມາລາວີ ກ່າວເປັນພາສາອັງກິດວ່າ That's why it's important that
ນັ້ນແມ່ນສາເຫດວ່າ ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນທີ່ລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ບັນຫາຄວາມປອດໄພ ບັນຫາການຈ່າຍເງິນ ເງື່ອນໄຂຂອງການບໍລິການ ຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊີ້ແຈງໃຫ້ຈະແຈ້ງ ເຊິ່ງກໍເພື່ອ ໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດຕັດສິນໃຈໄດ້ຢ່າງມີຂໍ້ມູນ ໃນອີກ 5 ປີຂ້າງໜ້າ ກະຊວງແຮງງານຂອງມາລາວີກ່າວວ່າ ຕົນມີແຜນທີ່ຈະສົ່ງຢ່າງໜ້ອຍ 5,000 ຄົນ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ໃນຟາມຂອງອິສຣາແອລ ແຕ່ຕົວເລກດັ່ງກ່າວອ າດສູງເຖິງ 15,000 ຄົນ ໜ່ວຍງານໄວໜຸ່ມ ແລະ ສັງຄົມ ຫຼື YAS ເຊິ່ງເປັນອົງການດ້ານສິດທິ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຈຸດຢືນດ້ານນະໂຍບາຍທີ່ຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບໂຄງການດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ຊາລສ໌ ກາໂຈໂລເວກາ ຜູ້ອຳນວຍການບໍ ລິຫານຂອງໜ່ວຍງານກ່າວ ທ່ານ Charles Kajoloweka ຈາກໜ່ວຍງານຊາວໜຸ່ມ ແລະ ສັງຄົມ ກ່າວເປັນພາສາອັງກິດວ່າ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ບໍ່ມີທິດຊີ້ນຳໃດໆທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ຫຼື ສະໜັບສະໜູນກົດລະບຽບຂອງການສົ່ງແຮງງາ ນນີ້ ແລະ ສິ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງກວ່ານັ້ນ ແມ່ນລັດຖະບານກຳລັງເບິ່ງຄົນໜຸ່ມເຫຼົ່ານີ້ ເປັນເຄື່ອງມືທາງການຄ້າ ໃນມໍ່ໆມານີ້ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອິສຣາແອລ ທ່ານ ໄມໂກ ໂລແຕມ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ໜັງສືພິມທ້ອງຖິ່ນວ່າ ກ ານສົ່ງອອກແຮງງານຈະສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ທັງສອງປະເທດ ແຕ່ມາຮອດເດືອນທັນວາ 2023 ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການລົງນາມເທື່ອ ອີງຕາມໂຄສົກລັດຖະບານມາລາວີ ທ່ານ ໂມເຊສ ກຸນ ກູຢູ ທ່ານ ໂມເຊສ ກຸນກູຢູ ໂຄສົກລັດຖະບານມາລາວີ ກ່າວເປັນພາສາອັງກິດວ່າ MOU ຫຼື ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ທີ່ພວກເຮົາກຳລັງຈະເຮັດ ຄວນຈະເປັນເອກະສານຊີ້ນຳໃນສ່ວນທີ່ຕິດພັນກັບການດຳເນີນງານ ຂອງຕົວແທນໃນພື້ນທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຊາວໜຸ່ມທີ່ໄດ້ຮັບການຈ້າງງານ ພວກເຂົາໄປອິສຣາແອລ ແລະ ເຮັດວຽກ ແລະ ປະຊາຊົນເຂົ້າມາ ແລະ ເລີ່ມວິພາກວິຈານຂະບວນການນັ້ນ ໂດຍຜ່ານໂຄງການແລກປ່ ຽນແຮງງານ ລັດຖະບານມາລາວີກ່າວວ່າ ຕົນຄາດວ່າມັນຈະສ້າງລາຍຮັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໃນຂະນະທີ່ຊາວໜຸ່ມມີວຽກເຮັດງານທຳຢູ່ຕ່າງປະເທດ ອາດນະສັກ VOA